From Washington, this is VOA News.
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດທາງ Facebook ແລະ YouTube ເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າ ພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບວ່າ ນາຍົກຂອງໄທຢືນຢັນວ່າຈະພັດທະນາປະເທດໃຫ້ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພະລັງງາ ນສະອາດຂອງອາຊຽນ ໂດຍຈະຊື້ພະລັງງານສະອາດທັງໝົດຈາກລາວ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ເປັນປະຫວັດການຂອງໄຕ້ຫ ວັນ ກ່ອນຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA ສຳລັບແລງວັນອັງຄານທີ 16 ເດືອນມັງກອນມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ທ່ານທຣຳຊະນະກ ານເລືອກຕັ້ງພາຍໃນພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ລັດໄອໂອວາ ການໂຈມຕີກາຊາຂອງອິສຣາແອລ ຫຼັງຈາກລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດກ່າວວ່າ ໄລຍະປະຕິບັດການທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສົງຄາມ ກັບກຸ່ມຮາມາສຈະສິ້ນສຸດ ລົງໄວໆນີ້ ແລະ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີ ໃສ່ກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດໃນອ່າວເອເດນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ໃນມື້ນີ້ ເຮົາຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂ່າວຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານຜູ້ຟັງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ທິບສຸດາ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການ ເອີ ປະຊຸມການເລືອກຕັ້ງ ເອີ ຂອງພັກຣີພັ ບບລິກັນເນາະ ຢູ່ລັດໄອໂອວາ ໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້ນີ້ ກໍປາກົດວ່າທ່ານທຣຳນີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ຊະນະ ອາ ການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ໂດຍທ່ານທຣຳໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຫຼື ປະມານ 51 ເປີເ ຊັນ ໂດຍຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານ ຣອນ ດີແຊນຕິສ ໄດ້ເປັນອັນດັບທີ 2 ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 21 ເປີເຊັນ ແລະ ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ຄະແນນສຽງຕາມຫຼັງຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ 19 ເ ປີເຊັນ ນີ້ແມ່ນປະສົບການທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ທ່ານທຣຳບອກກັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ໃນຄຳປາໄສແຫ່ງໄຊຊະນະໃນເດມອຍສ໌ ແລະ ພວກເຂົາບອກວ່າສະນັ້ນ ຖ້າທ່ານຊະນະໄດ້ 12 ເປີເຊັນ ນັ້ນແມ່ນໄຊຊະນະຄັ້ ງໃຫຍ່ ນັ້ນຄົງຈະເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ຕົວເລກທີ່ຜູ້ຊະນະຮັບເລືອກຕັ້ງຈະສັງເກດເບິ່ງໃນຕະຫຼອດຂະບວນການສະເໜີຊື່ ແມ່ນຈຳນ ວນຂອງຜູ້ແທນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮວບຮວມໄດ້ ໂດຍຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະລັດ ຈະກຳນົດຈຳນວນຂອງຜູ້ແທນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນໃຫ້ກັບຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຄົນ ໃນການຊອກຫາຜູ້ແທນໃຫ້ໄດ້ 1,215 ຄົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ ລັດໄອໂອວາ ມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຕິທິນນັ້ນ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍໃນແງ່ຂອງຈຳນວນຜູ້ແທນ ໂດຍທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 20 ຄົນ ຈາກໄຊຊະນະຂອ ງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ເດີແຊນຕິສ ໄດ້ 8 ຄົນ ແລະ ທ່ານນາງ ເຮລີ ໄດ້ 7 ຄົນ ຜູ້ສະໝັກ ສາ ສາມອັນດັບທຳອິດ ຄາດຄະເນຄວາມໝັ້ນໃຈ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມພັກໃນວັນຈັນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເບິ່ງໄປທີ່ການແຂ່ ງຂັນຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນລັດນິວແຮມເຊີ ໃນອາທິດໜ້າ ແລະ ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ໄຊຈະເລີນສຸກ ອິດສະຣາແອນໄດ້ລາຍງານວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນວັນອັງ ຄານມື້ນີ້ ຢູ່ໃນພາກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໜຶ່ງວັນຫຼັງຈາກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິດສະຣາແອນໄດ້ກ່າວວ່າ ຊ່ວງໄລຍະປະຕິບັດການທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສົງຄາມອິດສະຣາແອນກັບກຸ່ມຮາມາສ ຈ ະບໍ່ສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດຂອງອິດສະຣາແອນໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດແນເປົ້າໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນບໍລິເວນພາກເໜືອຂອງເມືອງຊາຕີ ຕະຫຼອດທັງເມືອງຄານ ຢູນິ ສ ນຳ ພວກທະຫານອິດສະຣາແອນໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງຫຼາຍສິບຄົນ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນພົບຖານຍິງຈະຫຼວດ 100 ແຫ່ງ ກອງທັບອິດສະຣາແອນກ່າວ ພວກທະຫານອິດສະຣາແອນໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງຫຼາ ຍສິບຄົນ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນ ຂໍໂທດ ການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນຕອນຂ້າມຄືນ ຍັງໄດ້ຖະຫຼົ່ມລົດຍິງຈະຫຼວດຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງຂອງກຸ່ມເຮສໂບລາ ໃນພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ ຊຶ່ງເປັນການຕໍ່ສູ້ຂ້າມຊາຍແດນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນເຂດຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອິດສະຣາແອນ ທ່ານ ໂຢບ ກາລັນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຢຸດຍິງໃດໆ ຂະນະທີ່ທ່າ ນກ່າວຖະແຫຼງຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ອິດສະຣາແອນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຍຸຕິ ຍຸຕິປະຕິບັດການທາງທະຫານຢູ່ໃນກາຊາຢ່າງເຕັມສ່ວນໄດ້ ຍ້ອນວ່າພວກຮາມາສຈະບໍ່ຕົກລົງປ່ອຍພວກຕົ ວປະກັນຕື່ມອີກ ປາສະຈາກການກົດດັນທາງທະຫານ ທ່ານ ກາລັນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ໄລຍະປະຕິບັດການທີ່ໜັກຂຶ້ນ ທີ່ກອງທັບຂອງອິດສະຣາແອນໄດ້ດຳເນີນການຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງກາຊາ ຈະສິ້ນສຸດໃນໄວໆນີ້ ອານ ພວກກະບົດຮູຕີໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໂຈມຕີກຳປັ່ນຂອງສະຫະລັດໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທະເລຂອງເຢເມນໃນອ່າວເອເດນ ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP ການໂຈມຕີໃສ່ກຳປັ່ນ Gibraltar Eagle ໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດໜຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກພວກກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນ ໄປໃສ່ກຳປັ່ນພິຄາດອາເມລິກາ ຢູ່ທະເລແດງ ຕໍ່ມາ ພວກກະບົດຮູຕີໄດ້ອ້າງເອົາການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາ ມເຄັ່ງຕິງ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທີ່ນຳພາໂດຍອາເມຣິກາໃສ່ພວກກະບົດດັ່ງກ່າວ ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ ທ່າມກາ ງການ ທ່າມກາງສົງຄາມຂອງອິດສະຣາແອນ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສໃນເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງພະລັງງານຂອງເອເຊຍ ແລະ ຕາເວັນອອກກາ ງ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານທາງຄອງຊູເອສ ເພື່ອໄປຫາຢູໂຣບ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງ Washington DC ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກຢ້ຽມຢາມທີ່ນະຄອນ ເບີນຢູ່ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສະກີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງທ່ານ ຕໍ່ສະວິດເຊີແລນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນລະດັບໂລກ ສຳລັບການສະໜັບສະ ໜູນຢູເຄຣນ ແລະ ສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສັນຕິພາບທີ່ເປັນທຳ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນໜີ້ບຸນຄຸນສຳລັບການສະໜັບສະໜູນ ຫຼັກການທາງດ້ານການເມືອງຂອງຢູເຄຣນ ຕັ້ ງແຕ່ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ໃນການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ລະດັບ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງຣັດເຊຍ ຂ້າພະເຈົ້າຂອບໃຈສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມນຳການວາງມາດຕະການລົງໂທດກັບປະເທດຢູໂຣບ ແລະ ແນ່ນອນ ສຳລັບການເຂົ້າຮ່ ວມນຳວຽກງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດຂອງສັນຕິພາບ ທ່ານເຊເລນສະກີໄດ້ກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຖະແຫຼງຕໍ່ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານຈາກສະວິດເຊີແລນ ຄືທ່ານນາງ Viola Amherd ໃນລະຫວ່າງການພົ ບປະກັບບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສື່ມວນຊົນທັງຫຼາຍ ພາຍຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຂອງທັງສອງທ່ານທີ່ນະຄອນເບີນ ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເລີ່ມການກະກຽມ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບລະດັບ ໂລກກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນສະວິດເຊີແລນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ Philabundance ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານອາຫານທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລໃນຟິລາເດເຟຍ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາໝາກແອັບເປິນໃສ່ກ່ອງບໍລິຈາກ ແລະ ໄດ້ສົນທະນາແບບເປັນກັນ ເອງກັບຄົນງານໃນອົງການບັນເທົາທຸກຄວາມອຶດຫິວ ໃນລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຊ້ສຽງຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີ ໂຈມຕີເສລີພາບພື້ນຖານ ລອງພິຈາລະນາເບິ່ງໃນລັດຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດຂອງພວກເຮົາ ພວກຫົວຮຸນແຮງໂຈມຕີສິດທິເສລີພາບອັນສັກສິດໃນການລົງຄະແນນສຽງ ທ່ານນາງ Harris ກ່າວ ພວກເຂົາຜ່ານກົດໝາຍ ເພື່ອຫ້າມການປ່ອນບັດ ຈຳກັດການລົງຄະແນນສຽງລ່ວງໜ້າ ແລະ ຈຳກັດການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ອນບັດຢູ່ສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່າ ນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂຈມຕີສຳ ສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນການສອດແນມຫຼາຍແຫ່ງຂອງອິສຣາແອລ ຢູ່ຂົງເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງໃນເຄີດິສຖານຂອງອີຣັກ ສື່ມວນຊົນຂອງອີຣ່ານໄດ້ລາຍງານເມື່ອຕອ ນແລງວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກອງກຳລັງຊັ້ນແນວໜ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ໂຈມຕີຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໃນການຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການທະວີຂຶ້ນຂອງບັນຫາຂັດແຍ່ງທີ່ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວເຂດຕາເວັນອອກກາງ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສຂອງປາແລສໄຕນ໌ ໄດ້ ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ປີກາຍນີ້ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພັນທະມິດທັງຫຼາຍຂອງອີຣ່ານ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນບັນຫາຂັດແຍ່ງທີ່ມາຈາກເລບານອນ ຊີເຣຍ ອີຣັກ ແລະ ເຢເມນ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂ ອງລະບອບການປົກຄອງຊາວຢິວ ຍ້ອນສາເຫດການສັງຫານຜູ້ບັນຊາການຫຼາຍຄົນຂອງກອງກຳລັງພິທັກ ແລະ ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານແອັກເຊສ ໜຶ່ງໃນສຳນັກງານໃຫຍ່ສອດແນມຂອງກຸ່ມໂມຊາດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເຄີດິສຖ ານຂອງອີຣັກ ໄດ້ຖືກທຳລາຍດ້ວຍພວກລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຖະແຫຼງການຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດໄດ້ກ່າວ ອານາສັກ ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຕັດຄວາມສຳພັນທາງການທູດຂອງລັ ດຖະບານນາວຣູກັບໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຜິດຫວັງ ເຖິງແມ່ນມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີອະທິປະໄຕ ປະເທດເກາະດອນປາຊີຟິກປະກາດການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນທີ່ຈະປ່ຽນການຮັບຮູ້ທາງດ້ານກາ ນທູດຈາກໄຕ້ຫວັນໄປເປັນຈີນ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະພານິຕິບັນຍັດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄຕ້ຫວັນເປັນປະເທດທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ມີຈິດໃຈແບບ ດຽວກັນ ແລະ ພາຄີປະຊາທິປະໄຕ ສປ ຈີນ ມັກຈະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການແລກປ່ຽນຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດ ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍບໍ່ໄດ້ມີການເຮັດຫຼ້ອນຄຳສັນຍາດັ່ງກ່າວ ເຮັດ ຂໍອະໄພ ເຮັດຫຼ້ອນຄຳສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປ ະເທດ ທ່ານ ແມັດທິວ ມິລເລີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນຕອນແລງຂອງຄືນວັນຈັນ ທ່ານໝາຍເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທ່ານ ມິລເລີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກປະເທດຂະຫ ຍາຍການພົວພັນກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະ ສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ການປົກຄອງທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຶດໝັ້ນໃນການປົກຄອງດ້ວຍບົດກົດໝາຍ ຕົວບົດກົດໝາຍ ສາທາລະນະລັດນາວຣູ ຈະບໍ່ຮັບຮູ້ ສາທາລະນະລັດຈີນ ເຊິ່ງໃນນີ້ໝາຍເຖິງໄຕ້ຫວັນ ອີກຕໍ່ໄປ ໃນຖານະເປັນປະເທດໜຶ່ງຕ່າງຫາກ ແຕ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ແຍກອອກບໍ່ໄດ້ຂອງດິນແດນຈີນແທນ ລັດຖະບານນາອູຣູກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນຈັນ ວານນີ້ ຢູ່ປັກກິ່ງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ກ່າວຍ້ອງຍໍການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄຊຈະເລີນສຸກ ເກົາຫຼີເໜືອປະຖິ້ມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອທ້ອນໂຮມຊາດເຂົ້າເປັນໜຶ່ງດຽວກັນກັບເກົາຫຼີໃຕ້ ຄືນໃໝ່ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ ໂດຍກ່າວວ່າເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນສັດຕູຄົນທຳອິດ ແລະ ເປັນສັດຕູຄົນສຳຄັນຂອງປະເທດບໍ່ມີປ່ຽນແປງ ໃນລະຫວ່າງການກ່ າວຄຳປາໄສໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ອນການປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ສະພາທີ່ລົງນາມຈ້ຳກາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມກ່າວວ່າ ລັດຖະທຳມະນູນຍັງຄົງລວ ມເອົາແຜນການຍຶດຄອງ ການປາບປາມ ການຍຶດເອົາພາກໃຕ້ຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກສົງຄາມເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງໜຶ່ງລະຫວ່າງສອງສັດຕູທີ່ຂື່ນຂົມກັນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດ ຕາມຟັງຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງຂອງໄຕ້ຫວັນໄ ດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ຮອງປະທານາທິບໍດີຫຼາຍ ທະ ທ່ານຫຼາຍ ຊິງເຕ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຮັກສາສະຖານະພາບທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຈະດ ຳເນີນການເຈລະຈາກັບຈີນ ເອລິຊາເບັດ ລີ ມີຫຼາຍປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຜົນການເລືອກຕັ້ງຈາກທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງທິບສຸດາຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ມີການສະເຫຼີມສະຫຼອງຢ່າງໃຫຍ່ໃນການສ້າງປະຫວັດສາດຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ ຮອງສາດສະດາຈານ ວິຕິງ ຢິນ ຊ່ຽວຊານດ້ານລັດຖະບານຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Franklin ແລະ Marshall ກ່າວວ່າ And we do see the DPP winning an unprecedented third term ພວກເຮົາເ ຫັນພັກ DPP ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເປັນປະທານາທິບໍດີສະໄໝທີ 3 ຊ້ອນແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ປະທານາທິບໍດີຄົນໄຕ້ຫວັນ ຄົນຕໍ່ໄປຂອງໄຕ້ຫວັນຈະເປັນທ່ານຫຼາຍ ຊິງເຕ ຈາກພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ນາງ Tiffany Lin ຜູ້ສະ ໜັບສະໜູນພັກ DPP ກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ ນາງມີຄວາມສຸກໃຈທີ່ສຸດ ທ້າວ George Chang ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກ DPP ເຊັ່ນກັນກ່າວວ່າ ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແຕ່ຂ້ອຍກໍຮູ້ສຶກຜິດຫວັງເລັກນ້ອຍ ທ້າວ George Chang ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ ເພາະວ່າພັກ DPP ສູນເສຍການຄວບຄຸມໃນສະພານິຕິບັນຍັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານຫຼາຍກ່າວວ່າ ທ່ານມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ລະຫວ່າງພັກຕ່າງໆ ເຊິ່ງທ່ານ ຮູຢູອີ ຜູ້ຮັບສະໝັກເ ລືອກຕັ້ງຂອງພັກກົກມິນຕັງ ຫຼື KMT ສະແດງຄຳເຫັນຕ່າງໆໃນສ່ວນນີ້ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ Many of the DPP supporters here say they hope the next president, President Lai, will be able ພວກເຮົາຕ້ອງສາມັກຄີກັນ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ເກາະໄຕ້ຫວັນມີຄວາມສະ ມະສາມັກຄີກັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກກົກມິນຕັງຈຳນວນໜຶ່ງ ມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະເກີດສົງຄາມກັບຈີນ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກ DPP ຊ້ຳພັດກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນຂອງໄຕ້ຫວັນໄດ້ສ້າງຄວາມເ ຂັ້ມແຂງໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະ 4 ປີຜ່ານມາ ດ້ວຍການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດທີ່ມີຈິດໃຈອັນດຽວກັນ ເອລີຊາເບັດ ລີ ນັກຂ່າວ VOA ກ່າວວ່າ ຢູ່ທີ່ນີ້ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກ DPP ຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປ ປະທານາທິບໍດີລາຍ ຈະສາມາດສືບຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງປະທານ ປະທານາທິບໍດີໄຊອິງເວິນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາໄຕ້ຫວັນ ຢູ່ໃນເວທີຂອງສາກົນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການເປັນເອກະລາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ ບໍ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນເ ອກະລາດ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາຕ່ຳກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ ພວກເຮົາຂໍປະນາມຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງໃນການໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ບິ ດເບືອນ ແລະ ການກົດດັນທາງທະຫານ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຂໍຊົມເຊີຍຕໍ່ປະຊາຊົນໄຕ້ຫວັນທີ່ຍັງຍຶດໝັ້ນໃນຄວາມຄິດປະຊາທິປະໄຕ ທ້າວ ຈໍ ຊາງ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກ DPP ກ່າວວ່າ Taiwan don't need to be independent again Taiwan is already a country We have ໄຕ້ຫວັນບໍ່ຈຳເ ປັນຕ້ອງເປັນເອກະລາດອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເພາະໄຕ້ຫວັນເປັນປະເທດຢູ່ແລ້ວ ພວກເຮົາມີລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາເອງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ ຫົວ ຊຸນຢິງ ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ X ໂດຍກ່າວວ່າ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນແມ່ນກິດຈະການພາຍໃນຂອງຈີນ ການປ່ຽນແປງອັນໃດກໍຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ ຄວາມຈິງພື້ນຖານທີ່ວ່າມີພຽງຈີນດຽວຢູ່ໃນໂລກ ແລະ ໄຕ້ຫວັນກໍຈະບໍ່ປ່ຽນແ ປງຈາກການເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຈີນ ຫຼັກການຈີນດຽວ ແມ່ນຫຼັກໝັ້ນເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ທ່ານ ລາຍ ຊິງເຕີ ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວຕໍ່ສື່ມວນ ຊົນວ່າ We will use exchanges to replace obstructionism, dialogue ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ການແລກປ່ຽນເພື່ອທົດແທນການຂັດຂວາງ ການສົນທະນາເພື່ອທົດແທນການປະເຊີນໜ້າກັນ ເພື່ອດຳເນີນການແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຈີນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃ ຈ ແຕ່ທ່ານລາຍຍັງກ່າວອີກວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະປົກປ້ອງໄຕ້ຫວັນຈາກການຂົ່ມຂູ່ຂອງຈີນ ນອກເໜືອຈາກບັນຫາກັບຈີນແລ້ວ ຍັງມີອີກສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນສັງເກດກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານນາງ ເວີຍຕິງ ເຢັນ ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານລັດຖະບານກ່າວວ່າ Having another successful democratic election and as the sole ການມີການເລືອກຕັ້ງປະຊາທິປະໄຕທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດອີກດ້ານໜຶ່ງ ແລະ ໃນຖານະທີ່ເປັນພຽງປະເທດປະຊາທິປະໄຕດຽວທີ່ຍັງຄົງເ ວົ້າພາສາຈີນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໃນຖານະຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ໄຕ້ຫວັນສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ທ່ານ ລາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ກໍຈ ະສາບານຕົນເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຕໍ່ໄປ ຄົນ ຄົນຕໍ່ໄປຂອງໄຕ້ຫວັນ ທິບສຸດາ VOA
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຢືນຢັນວ່າ ຈະພັດທະນາໃຫ້ປະ ໃຫ້ປະເທດໄທເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພະລັງງານສະອາດຂອງອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ໂດຍຈະຮັບຊື້ພະລັງງານສະອາດທັງໝົດທີ່ຜະລິດຈ າກລາວ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານໄທໄດ້ວາງແຜນການ ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາປະເທດໄທ ໃຫ້ ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພະລັງງານສະອາດຂອງອາຊຽນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳພາຍໃນປີ 2029 ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງກະແສໄຟຟ້າແຮງສູງຂອງໄທກັບທຸກປະເທດ ໃນອາຊຽນດ້ວຍກັ ນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ດຶງດູດເອົາການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາການຜະລິດພະລັງງານສະອາດໃນໄທ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50 ເປີເຊັນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ເ ສດຖາ ຢືນຢັນວ່າ ພະລັງງານສະອາດເປັນຈຸດທີ່ເລົາຈະເດີນໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ ພະລັງງານສະອາດເປັນຈຸດທີ່ເຮົາຈະເດີນໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄືມີສາຍສົ່ງທີ່ ພ້ອມ ຊຶ່ງໄທເອງກໍສາມາດ ເປັນຜູ້ຂາຍໄຟຟ້າສະອາດໄດ້ ແຕ່ວ່າໂລກຂອງການແຂ່ງຂັນກໍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າແຂ່ງຂັນກັນສູງ ເພາະວ່າການແຂ່ງຂັນໃນໂລກຂອງການຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງເງິນທຶນ ເປັນການແຂ່ງຂັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຈະໂຫດຮ້າ ຍ ເຮົາເອງກໍຈະຕ້ອງສູ້ ເຮົາກໍຈະຕ້ອງມີຈຸດຢືນທີ່ຈະແຈ້ງ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ປັດໄຈໃຫຍ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢາກມາລົງທຶນທີ່ປະເທດໄທຫຼາຍ ຂຶ້ນ ເພາະວ່າເຮົາມີຄວາມພ້ອມໃນແງ່ຂອ ງພະລັງງານສະອາດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ເຮົາຈະເພີ່ມໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ມີການລົງນາມໃນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ ຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນລາວ ເມື່ອທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງເປັນການລົງນາມລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ໃນຖານະຜູ້ຊື້ ແລະ ບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ຈາກຈີນ ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ປາກແບງ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 912 ເມກາວັດ ໂດຍສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ຈະມີໄລຍະເວລາ 29 ປີ ນັບຈາກປີ 2033 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ມີການກຳນົດລາຄາການຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 2.7129 ບາດຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ຊຶ່ງ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບລັດຖະບານໄທ ວ່າດ້ວຍການຊື້ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນປະລິມານລວມ 15,000 ເມກາວັດ ແລະ ຄາດວ່າຍັງຈະຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ພາຍໃຕ້ແຜນການໃໝ່ຂອງລັ ດຖະບານໄທດັ່ງກ່າວນີ້ ຫາກແຕ່ຈະຕ້ອງເປັນພະລັງງານສະອາດເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ພະລັງງານແສງອາທິດ ພະລັງງານລົມ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເປັນຕົ້ນ ສ່ວນນັກທຸລະກິດໃນພາກພະລັງງານຂອງໄທໃຫ້ທັ ດສະນະວ່າ ອະນາຄົດຂອງການພັດທະນາພາກພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງລາວໄດ້ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງບໍລິສັດຈາກຈີນແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ ງຊາດລາວທີ່ຮ່ວມລົງທຶນລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວກັບບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຂອງຈີນເມື່ອປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍ ຈະພັດທະນາໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທັນສະໄໝໃ ນລາວດ້ວຍເງິນລົງທຶນ ແລະ ເທັກນິກຂອງຈີນ ເພື່ອວາງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດ 500 kV ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ເຊິ່ງແນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊ ຽນດ້ວຍກັນເປັນສຳຄັນ ໂດຍລ່າສຸດ ບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ກັບກຸ່ມບໍລິສັດ Gulf Energy Development ມະຫາຊົນຂອງໄທ ກໍໄດ້ຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວເພື່ອສົ່ງໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ກັບໄທ ກໍຄືສ່ວນໜຶ່ງໃນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານລວມ 1500 ເມກາວັດດັ່ງກ່າວ ກໍຍິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າຈີນໄດ້ ຄວບຄຸມທຸລະກິດພາກພະລັງງານຂອງລາວໄດ້ຢ່າງສົມບູນແລ້ວ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຈິງໆຕອນນີ້ລາວເປັນຈີນສອງໄປແລ້ວ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວເນ່ຍ ຄວາມຈິງແລ້ວ ຕອນນີ້ລາວເປັນຈີນສອງໄປແລ້ວ ເພາະວ່າລັດຖະບານລາວນັ້ນໜີ້ສິນລົ້ນພົ້ນໂຕ ແລ້ວບໍ່ມີເງິນຈ່ າຍຈີນນະ ແລ້ວເຈົ້າໜີ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລາວກໍຄືຈີນ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສະຫຼຸບແບບນີ້ກໍແລ້ວກັນວ່າ ຈີນນັ້ນຈະມັກຫຼືບໍ່ມັກກໍແລ້ວແຕ່ທ່ານເດີ້ ແຕ່ວ່າຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ ຈີນຕອນນີ້ ເຂົາກໍຈະເປັນຄົນສ້າງເຂື່ອນໃຫ້ ລາວ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກໍເຂົ້າໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງລາວນຳ ກໍຄືໄດ້ໂປຣເຈັກເຂົ້າມາງ່າຍ ຄືຈີນນັ້ນເຂົາກໍມີໂນຮາວ ແລ້ວຈີນກໍຄິດວ່າແນວໃດໄດ້ກັບມາກໍອາດຈະໄດ້ PPA ກໍເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນວິນວິນ ສ່ວນຄ ະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງຊາດໄທ ກໍໄດ້ຍື່ນຈົດໝາຍເຖິງລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທົບ ທວນການຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພາະເກງວ່າຈະກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໄທຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນເອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນແລງວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບລັດຖະບານລາວຈະຄວບຄຸມພາວະເງິນເຟີ້ໃຫ້ຢູ່ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍຕ່ຳກວ່າ 9 ເປີເຊັນ ໃນລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ຢ່ າພາດ ຫາໂອກາດຕິດຕາມຮັບຟັງໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຂໍແຈ້ງຂ່າວດີໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ທ່ານສາມາດຂຽນຄວາມເຫັນ ຫຼື ໃຫ້ອີໂມຈິໃນລາຍ ໃນລາຍງານຕ່າງໆທີ່ທ່ານອ່ານຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ VOA ລາວ ແລະ ກ່ອນຈ າກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບລ່າສຸດ
ກຳລັງປະກອບອາວຸດຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີອິດທິພົນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ພວມສູ້ລົບກັບກອງທັບໃນມຽນມາ ທີ່ມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ລັດຣາຄາຍທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຕິດກັບຊາຍແດນຂອງອິນເດຍ ແລະ ບັງກລາເດສໄດ້ແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ພາລັກວາ ແມ່ນຫົວເມືອງທຳອິດທີ່ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງກອງທັບອາຣາຄານ ກຳລັງປະກອບ ອາວຸດກຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີ່ມໂຈມຕີແບບບໍ່ຄາດຄິດຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທາງທະຫານ ໃນເມືອງພາລັກວາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດຊິນ ເມື່ອກາ ເມື່ອກາງເດືອນພະຈິກ ເມືອງພາລັກວາ ຕັ້ງຢູ່ທິດເໜືອຂອງລັດອາ ຂອງລັດຣາຄາຍ ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນບັງກລາເດສ ແລະ ອິນເດຍ ໂຄສົກຂອງກອງທັບອາຣາຄານ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂດພາລັກວາທັງໝົດ ໄດ້ກາຍເປັນເຂດປອດການປົກຄອງສະພາທະຫານ ເຊິ່ງໝາ ຍເຖິງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໃນທັນທີເທື່ອ ໄຊຈະເລີນສຸກ ບັນດາໄອຍະການຈີນກ່າວວ່າ ອະດີດປະທານທະນາຄານແຫ່ງລັດຂອງ ຈີນ China Everbright ຖືກຈັບກຸມໃນຖານສົງໄສສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຮັບເງິນສິນບົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ການປະກາດຈັບກຸມທ່ານ ຕັງ ຊວງໜິງ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກພັກຄອມມິວນິດຈີ ນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ເນື່ອງຈາກການລະເມີດລະບຽບວິໄນ ແລະ ກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຍາວນານໃນຂະແໜງການເງິນ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ຊີ ຈິ້ນຜິງ ໃນຕົ້ນ ເດືອນນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນຂະແໜງການເງິນ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍສືບຕໍ່ປຸກລະດົມຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ ານຂຶ້ນກຳອຳນາດແຕ່ປີ 2012 ຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ຈາກທ່ານ ຕັງ ທ່ານ ຫຼີ ຊຽວເພັງ ກໍຖືກສົງໄສວ່າມີການຮັບສິນບົນ ແລະ ກໍຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກພັກຄອມມິວນິດ ພ້ອມທັງຍົກຍ້າຍທ່ານອອກຈາກຫ້ອງການ ຈົບຂ່າວ ທ່າ ນຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ພ້ອມດ້ວຍ ໄພສານ ຜູ້ກຳກັບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບກັບທ່ານ ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ານສາມາດຮັບຊົມໄດ້ສົດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ນອນຫຼັບຝັນດີ ລາຕີສະຫວັດ